SBS Radio ລາວ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເປັນປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງ 1,400 ລ້ານປາຍ ມີປາກມີທ້ອງ ໃນການບໍລິໂພກແມ່ນວ່າບໍລິໂພກຫຼາຍແທ້ໆ ເພາະວ່າພົນລະເມືອງມັນໃຫຍ່ມັນໂຕ ເປັນເວລາຍາວນານມາແລ້ວ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ວິ່ງເຕັ້ນຮ້ອນວົນໃນການຊອກຫາຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າດ້ານບໍ່ແຮ່ ຫຼື ກະເສດກໍຕາມແຕ່ ເຊິ່ງວ່າມີຂ່າວຄາວໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມົນທົນເຮີນານ ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເຊັນສັນຍາຊື້ກະເສດຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເຖິງ 1,500 ລ້ານໂດລາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົບດີ ມີໄຊ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ຢູ່ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫ ະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສາທາລະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ມີພິທີລົງນາມທາງໄກໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອການຊື້ຜົນຜະລິດທາງການກະເສດ ຈາກສາທາລະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ສົ່ງ ໄປສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ IDC ການຄ້າ ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍລາວ ແລະກະບໍລິສັດສະບຽງອາຫານຈີນ ສາຂາເມືອງຈິງໂຈ ມົນທົນເຮີນານ ຄູ່ສັນຍາຈາກຝ່າຍຈີນ ໂດຍເນື້ອໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້ າໃຈກຳນົດໃຫ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ບໍລິສັດ AIDC ການຄ້າ ຕ້ອງຈັດຫາຜົນຜະລິດທາງການກະເສດ 9 ລາຍການ ຄິດເປັນມູນລະຄ່າ 1,500 ລ້ານດອນລາ ຫຼືວ່າຖ້າເປັນເງິນໄທກໍ 46,890 ລ້ານບາດ ປະມານນີ້ ສົ່ງໃຫ້ກັບບໍລິ ສັດສະບຽງອາຫານຈີນ ສາຂາເມືອງຈິງໂຈ ໂດຍຜູ້ລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກໍຄື ທ່ານພຶດສະພາ ພູມມະສັກ ປະທານບໍລິສັດ AIDC ການຄ້າ ກັບເຈົ້າເວີຍ ປະທານກຳມະການບໍລິຫານບໍລິສັດສະບຽງອາຫາ ນຈີນ ສາຂາເມືອງຈິງໂຈ ອັນກ່ຽວກັບບໍລິສັດລາວຫັ້ນນະ ມັນແມ່ນບໍລິສັດຂອງລັດຖະບານບໍ່ ຫຼືວ່າບໍລິສັດເອກະຊົນ ຫຼືວ່າແມ່ນຊື່ບໍລິສັດເອກະຊົນເປັນຄັນຕະລະບັດບັງໜ້າ ແຕ່ວ່າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແມ່ນຂອງລັດຖະບ ານບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ຕາມຂ່າວວ່າເປັນການຕິດຕໍ່ ຫຼືວ່າການປະສານກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດຂອງເອກະຊົນເນາະ ຂອງຈີນກັບຂອງ ລາວເນາະ ເພາະວ່າຢູ່ໃນຈີນນີ້ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ມັນ ມັນມັນ ຍົກຕົວຢ່າງ ອ່າ ບໍລິສັດພູດອຍຊິ ມັນຄືຂອງກອງທັບລາວ ມັນແມ່ນຂອງລັດຖະບານວ່າຊັ້ນສາ ອັນອັນນີ້ໝາຍໝາຍເຖິງບໍລິສັດເອກະຊົນແມ່ນບໍ່ ຕາມທີ່ລາຍງານມານີ້ວ່າເປັນຂອງ ຂອງເອກະຊົນເນາະ ກ່ ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳ 1,500 ລ້ານໂດລານີ້ນະ ສຳລັບ 5 ປີນີ້ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ໃນປີໜຶ່ງ 300 ລ້ານໂດລານີ້ ກໍແມ່ນວ່າຈີນນີ້ ຂະເຈົ້າສັ່ງຊື້ຫຍັງເນາະ

ແຕ່ວ່າຕາມຢູ່ໃນລາວນີ້ ມັນຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ໂດຍລັດຖະບານນີ້ ອັນນີ້ ໂຄງການນີ້ລັດຖະບານລາວຮັບຮູ້ລະຕິ ກະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນເລື່ອງ ອ່າ ການຕິດຕໍ່ປະສານງານໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງທາງ ທາງການລ າວເນາະ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ ບໍ່ວ່າຊິເປັນທ່ານໄຊສົມເພັດ ນໍລະສິງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະກະທ່ານສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜ້າສຳນັກການ ກະ ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລວມເຖິງ ອາ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກັບທ່ານ ເພັດ ພົມພິທັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກະໄດ້ຮ່ວມເປັນສັກຂີພ ະຍານໃນເທື່ອນີ້ນຳເນາະ ອືມ ກະແປວ່າຫຼາຍສະຫາຍທີ່ສຳຄັນນັ້ນ ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ່າງໆ ເປັນພະຍານຫຼັກຖານ ຫຼືວ່າຈະເປັນຜູ້ເຊັນຮັບຮູ້ ກະແມ່ນ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ມີການຊື້ຂາຍກັນເຖິງ 1,500 ລ້ານໂດລານີ້ ກະຊື້ເອົາກະເສດ ຊື້ເອົາຜົນຜະລິດກະເສດຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະຊາຊົນລາວນີ້ ກະແນ່ນອນແມ່ນມາຈາກປະຊາຊົນນີ້ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດລາວຫັ້ນ ແລ້ວບໍລິສັດລາວເອົ າໄປຂາຍໃຫ້ຈີນຫັ້ນ ແມ່ນວ່າຈຳຕ້ອງຊື້ຂາຍໃນລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດບໍ່ ຫຼືວ່າໃນລາຄາທີ່ວ່າລັດຖະບານກຳນົດມາ ອັນນີ້ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນກັບ ສິຄ້າຂາຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດນີ້ເນາະ ກະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນລາຄາຕ າມທ້ອງຕະຫຼາດທີ່ ທີ່ເປັນປັດຈຸບັນ ກະຄືທາງ ທາງບໍລິສັດນີ້ກັບປະຊາຊົນນີ້ ກະໜ້າສິເປັນເລື່ອງຂອງການຕົກລົງຮ່ວມກັນເຖິງລາຄາ ແລ້ວກະໄປອີງລາຄາທີ່ຈະສົ່ງໄປ ໄປຈີນນຳເນາະ ຊຶ່ງທາງເລື່ອງຂອງສິ ນຄ້ານີ້ ທາງ ທາງບໍລິສັດເອກະຊົນຂອງຈີນນີ້ເນາະ ຕອນນີ້ໄດ້ກຽມພື້ນທີ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຂອງລາວປະມານ 100,000 ເຮັກຕາ ທີ່ສິຜະລິດສິນຄ້າທາງການກະເສດເກົ້າລາຍການນີ້ ກະໂດຍມີປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ ກະສິ ເປັນຜູ້ ຜູ້ຂາຍ ຫຼືວ່າແຮງງານ ຫຼືວ່າມີພື້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພວກນີ້ເນາະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ